ສະບາຍດີ ສະບາຍດີບັນດາທ່ານ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາພອດແຄສ ມື້ນີ້ສຸພັດຕາ ແລະ ອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ຮັບໜ້າທີ່ດຳເນີນລາຍການຄືເກົ່າ ສະບາຍດີອ້າຍອຸ່ນແກ້ວ ສະບາຍ ດີສຸພັດຕາ ກໍມາພົບກັນອີກຄັ້ງ ມື້ນີ້ກໍເປັນ EP ທີ 14 ທີ່ເຮົາເອົາເລື່ອງຕ່າງໆມາລົມກັນ ເອົາບັນຫາຕ່າງໆ ເອົາສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນ

ທີ່ປ່ອຍນ້ຳປົນເປື້ອນສານເຄມີລົງໃສ່ນ້ຳງື່ມ ເຈົ້າ ສວນກ້ວຍກະສວນກ້ວຍຈີນ ເພາະວ່າຢ້ານວ່າມີຫຼາຍບໍລິສັດເນາະຢູ່ລາວເນາະ ມີຂອງນັກລົງທຶນຫຼາຍຊາດນະ ອັນນີ້ເຮົາເວົ້າເລື່ອງສວນກ້ວຍຈີນທີ່ວ່າປ່ອ ຍນ້ຳປົນນ້ຳເສຍລົງໃສ່ນ້ຳງື່ມ ອື ເຈົ້າ ແລະກະອີກເລື່ອງໜຶ່ງກະແມ່ນ ອ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວໄດ້ສົ່ງໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຈີນທີ່ວ່າເປັນແກ້ງ Call Center ເນາະ ສົ່ງກັບປະເທດຫັ້ນ ຈຳນວນ 164 ຄົນ ໃນ ມື້ວັນທີ 11 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມານີ້ ອື ລາຍລະອຽດເຮົາກະ ຈັ່ງຄ່ອຍມາລົມກັນເນາະ ຫົວຂໍ້ທີ 2 ເອົາ ເລື່ອງທີ 1 ແມ່ນກ່ຽວກັບສວນກ້ວຍ ສວນກ້ວຍເປັນຈັ່ງໃດ ທີ່ວ່າຂ່າວທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີໄປເບື້ອງຕົ້ນຫັ້ນ ເຈົ້າ ກະຫຼ້າສຸດ ເນາະ ມີສວນກ້ວຍຂອງບໍລິສັດຈີນແຫ່ງໜຶ່ງ ແຕ່ວ່າບໍ່ຊື່ ບໍ່ຮູ້ຊື່ຄັກແນ່ວ່າແມ່ນບໍລິສັດໃດ ເຈົ້າ ເຊິ່ງຢູ່ບ້ານຖິ່ນຍຸງ ເມືອງວຽງຄຳ ແຂວງວຽງຈັນ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍນ້ຳປົນນ້ຳເສຍລົງໃສ່ນ້ຳງື່ມ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ອ່າ ຈຳນ ວນໜຶ່ງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບເນາະ ຈາກນ້ຳເປື້ອນນັ້ນ ແລະກະອັນ ສິ່ງແວດລ້ອມກໍໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນຳ ເຈົ້າ ໃນນີ້ເຮົາກໍອະທິບາຍໃຫ້ບັນດາທ່ານຟັງເບິ່ງວ່າ ສວນກ້ວຍປ່ອຍນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນສານເຄມີຢູ່ໃນ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ ໃນສວນກ້ວຍນັ້ນລົງໃສ່ນ້ຳງື່ມ ເຈົ້າ ບັດນີ້ມາເບິ່ງ ສຸພັດຕາ ບັນດາທ່ານ ເຮົາຮູ້ກັນດີວ່າ ສວນກ້ວຍທີ່ວ່າຈີນເຂົາເຈົ້າມາສຳປະທານປູກກ້ວຍຢູ່ປະເທດລາວນີ້ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ສານເຄມີ ເຈົ້າຮູ້ບໍ່ ສຸພັດຕາ ຫຼືວ່າທ່າ ນຜູ້ຟັງອາດຈະມີຂໍ້ມູນແລ້ວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ສານເຄມີຢູ່ໃນສວນກ້ວຍຫຼາຍຊະນິດປານໃດ ເອົາ ຖາມເຈົ້າ ໂອ້ ຖາມ ຖາມທ່ານຜູ້ຟັງລອຍໆກະໄດ້ ຖາມ ຖາມນ້ອງ ນ້ອງກະວ່າ ກະອັນນີ້ຖາມ ກະຕອບຕາມທີ່ວ່າໄ ດ້ລົມກັບປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາມື້ຄືນນີ້ຊະເນາະ ເຈົ້າ ກະວ່າຫຼາຍ ແຕ່ວ່າຈັກຊະນິດທັນບໍ່ຮູ້ ແຕ່ວ່າເພິ່ນກະວ່າສວນກ້ວຍຈີນນີ້ ໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍ ຫຼາຍ ຫຼາຍອີ່ຫຼີຫັ້ນນະ ເພິ່ນວ່າ ຫຼາຍອີ່ຫຼີແມ່ນບໍ່ ແລະກະມີແ ຕ່ຊະນິດແຮງໆ ແຕ່ ແຕ່ຈຳນວນຊະນິດບໍ່ຮູ້ວ່າມີເທົ່າໃດ ເຈົ້າ ຢູ່ໃນນີ້ ອ່າ ສະຖາບັນວິໄຈກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ ຫຼື NAFRI ທີ່ວ່າຂຶ້ນກັບກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ທີ່ທຳການ ຫ້ອງການນີ້ຕັ້ງຢູ່ ໃກ້ກັບມະຫາວິທ ະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຢູ່ເຂດບ້ານວຽງຄຳ ອໍ ບ້ານໜອງວຽງຄຳ ອ່າ ຂໍອະໄພ ບ້ານໜອງວຽງຄຳ ຢູ່ເຂດດົງໂດກຫັ້ນລະ ຂະເຈົ້າເຮັດການວິໄຈອອກມາວ່າ ອ່າ ຢູ່ໃນສວນກ້ວຍນີ້ ຂະເຈົ້າໃຊ້ສານເຄມີນີ້ແມ່ນ 100 ຫາ 140 ຊະນິດ ຄິດເບິ່ງ ບັນດາທ່ານ ຄິດເບິ່ງ ສຸພັດຕາ ຄື ຄືຫຼາຍແທ້ 100 ຫາ 140 ຊະນິດ ບັດນີ້

ຕໍ່ລະດູ ສາມລະດູກໍເປັນ 120 120 120 ຄັ້ງ ໃນນັ້ນມີສານເຄມີ 100 ຫາ 140 ຊະນິດທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າໃຊ້ ເຈົ້າ ບັດນີ້ໃນ ໃນຈຳນວນ 100 ຫາ 140 ຊະນິດທີ່ອ້າຍເວົ້າມານີ້ ເປັນສານເຄມີທີ່ເພິ່ນທາງການອະນຸຍາດເບີດບໍ່ເຈົ້າ ຫຼືຈັ່ງໃດ ຢູ່ ໃນນີ້ເຂົາເຈົ້າວ່າມັນມີສານເຄມີປະເພດຢາປາບສັດຕູພືດ ປຸ໋ຍເຄມີ ອາຫານພືດປະເພດກ້ວຍ ຢາຂ້າແມງໄມ້ ແລະ ອາຫານເສີມອື່ນໆ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າເວົ້າຢູ່ໃນນີ້ວ່າ ກ້ວຍທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າມາປູກນີ້ ມັນເກີ ດພະຍາດໄດ້ງ່າຍ ເພາະສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ສານເຄມີໜຶ່ງມາ ສານເຄມີເວົ້າເລື່ອງຢາຂ້າເຊື້ອລາໃນດິນ ຢາຂ້າເຊື້ອລາໃນຮາກກ້ວຍ ແລ້ວກໍຢາຂ້າເຊື້ອລາໃນໃບ ແລ້ວກໍຍັງມີປຸ໋ຍ ຍັງມີຢາຂ້າສັດ ຕູພືດອື່ນໆອີກ ຢາຂ້າຫຍ້າອີກ ປະເພດ Ramoxone ນີ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຫ້າມນຳເຂົ້າມາ ປະເພດຢາຣາມັອກ ເອີ ຢາຂ້າຫຍ້າທີ່ວ່າຊື່ວ່າຣາມັອກໂຊນຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ແຕ່ແຕ່ວ່າເລື່ອງອັນຕົວນີ້ອີກກ່ອນຊະເນາະ ຈັກໜ່ອຍສິລືມລົມ ເ ພາະວ່າໄດ້ລົມກັບປະຊາຊົນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຜູ້ດຽວກັນນັ້ນແຫຼະເນາະ ເພິ່ນກໍວ່າອັນນ່າ ສວນກ້ວຍຈີນທີ່ວ່າໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍຫັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ຄົນງານສວນກ້ວຍເນາະ ກຳມະກອນສວນກ້ວຍທີ່ໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຫັ້ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຄືວ່າ ເຈົ້າ ຄົນຈີນບໍ່ໄດ້ເຮັດເອງເດ້ເນາະ ເຈົ້າ ບໍ່ໄດ້ສີດ ບໍ່ໄດ້ອັນນັ້ນເອງ ແລ້ວແມ່ນຄົນລາວຜູ້ໄປເຮັດຫັ້ນ ກຳມະກອນກະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຕີນເປື່ອຍມືເປື່ອຍ ເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບອ່ອນເ ພຍ ເປັນເປັນເຈັບປ່ວຍ ເປັນໄຂ້ ເປັນອີ່ຫຍັງໄປຫັ້ນນະ ບາງຄົນຈົນໄດ້ນອນໂຮງໝໍບໍ ຫຼືວ່າເສຍ ເຖິງຂັ້ນເສຍຊີວິດກໍມີເນາະ ທີ່ເຮົາໄດ້ລາຍງານຂ່າວຜ່ານມາເນາະ ເຈົ້າເນາະ ແມ່ນລະ ກໍລະນີທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ ລາຍງານທີ່ຜ່ານມານີ້ກໍແມ່ນ ກຳມະກອນທີ່ມາຈາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ໄປເຮັດວຽກຢູ່ສວນກ້ວຍຢູ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກະມີການເສຍຊີວິດ ແຕ່ວ່ານາຍຈ້າງຈີນເຂົາເຈົ້າກະອັນນ່າ ມີການລົມກັນກັບຄອບຄົວ ແຕ່ບໍ່ ຮູ້ວ່າໃຫ້ຄ່າເສຍຊີວິດຫັ້ນເທົ່າໃດ ນາຍຈ້າງຈີນນີ້ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຫັ້ນນະ ກະຍັງເປັນທີ່ຖົກຖຽງກັນຢູ່ ລະອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືວ່າ ອັນນ່າ ເວລາກຳມະກອນມາເຮັດ ວຽກຢູ່ໃນສວນກ້ວຍຈີນນີ້ ປະມານ 2 ຫຼື 3 ປີເທົ່ານັ້ ນ ເກີນນັ້ນໄປຂະເຈົ້າກໍບໍ່ຢາກເອົາ ເພາະວ່າຂະເຈົ້າຢ້ານວ່າມາເຈັບເປັນ ຢ້ານວ່າມາເສຍຊີວິດຢູ່ໃນສວນກ້ວຍ ມັນລະເປັນຈັ່ງຊັ້ນ ແລ້ວນອກຈາກແບບວ່າຄືອ້າຍວ່າ ມາເຮັດ 3 ປີແລ້ວໃຫ້ເຊົາແບບຊີ້ ລະຄົ ນທີ່ມາເຮັດໃນສວນກ້ວຍຈີນຫັ້ນ ກໍບໍ່ແມ່ນຄົນພື້ນທີ່ໃນແຖວນັ້ນເດ້ເນາະ ເຈົ້າ ເອົາມາຈາກແຂວງອື່ນ ເອີ ສ່ວນໃຫຍ່ຂະເຈົ້າກໍເອົາມາຈາກແຂວງອື່ນເດ້ ດັ່ງທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ນຳສະເໜີຂ່າວ ຫຼືວ່າເຮົາໄດ້ສຳພາ ດປະຊາຊົນຫັ້ນນະ ມັນເປັນແນວນັ້ນ ເຈົ້າ ແລ້ວອີກຢ່າງໜຶ່ງກໍຄືວ່າ ກ້ວຍທີ່ວ່າຄົນຈີນມາປູກຢູ່ປະເທດລາວຫັ້ນນະ ຄົນລາວບໍ່ກ້າຊື້ກິນ ໂອ ອັນຕົວນີ້ກໍໄດ້ລົມກັບອັນພີ່ນ້ອງເນາະ ທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າອັນໄປຊື້ໝາກກ້ວຍ ຂອງຈີນ ແຕ່ວ່າເປັນໝາກກ້ວຍຕົກເກຣດ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ກິນ ຄືອ້າຍເວົ້າຫັ້ນແຫຼະ ເຂົາເຈົ້າອັນຊື້ມາແລ້ວກໍມາເຮັດອັນ ມາຝັກມາເປັນຫົວອາຫານ ມາເປັນອາຫານໃຫ້ສັດລ້ຽງ ເປັນໃຫ້ໃຫ້ໝູ ຫຼືວ່າໃຫ້ເປັດ ເຂົາ ເຈົ້າບໍ່ກິນເດ້ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ຄື ກະຄືດັ່ງທີ່ຮູ້ຫັ້ນລະເນາະ ຂະເຈົ້າກະໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍ ລະບັດນີ້ ອ່າ ທາງໜ່ວຍງານກະສິກຳຂະເຈົ້າກໍເວົ້າຢູ່ວ່າ ມີການຄວບຄຸມການນຳເຂົ້າສານເຄມີຢູ່ໃນສວນກ້ວຍຫັ້ນນະ ແຕ່ສິ່ ງທ້າທາຍມັນກໍຄືວ່າ ຂະເຈົ້າຈະສາມາດໄປຄວບຄຸມໄດ້ທົ່ວເຖິງບໍ່ ຂະເຈົ້າຈະສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງບໍ່ ສວນກ້ວຍມັນບໍ່ແມ່ນວ່າ ກວ້າງໃຫຍ່ໄພສານເນາະ ອ່າ 2-3 ເຮັກຕາ ຈັ່ງຊີ້ ມັນເປັນ 10,000 20,000 ເຮັກຕາຂຶ້ນເມືອຈັ່ງຊີ້ ອ່າ ຈັ່ງໃດຈັ່ງຄ່ອຍຊິສາມາດໄປຄວບຄຸມໄດ້ໝົດຈັ່ງຊີ້ນະ ເຈົ້າ ອັນນີ້ສະເພາະຢູ່ເມືອງປາກງື່ມເນາະ ກະໄດ້ລົມກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກະສິກຳເມືອງປາກງື່ມ ລົມມື້ເຊົ້ານີ້ ເພິ່ນກໍບອກວ່າສະເພ າະຢູ່ເມືອງປາກງື່ມນີ້ ກະມີສວນກ້ວຍຈີນນີ້ປະມານພັນປາຍ ເກືອບ 2,000 ເຮັກຕາພຸ້ນນະ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ອືມ ຄືຂໍ້ມູນຈາກກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ນີ້ ນັບແຕ່ປີ 2015 ນີ້ ມັນມີແຂວງຜົ້ງສາລີ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຫຼວງນ້ຳທາ ບໍລິຄ ຳໄຊ ສາລະວັນ ມີການປູກກ້ວຍທັງໝົດນີ້ແມ່ນ 38,000 ເຮັກຕາ ໂອ ອັນນີ້ສະເພາະປີ 2015 ນັບແຕ່ປີ 2015 ເອີ ໃນນີ້ລະກໍລວມທັງແຂວງບໍ່ແກ້ວນຳ ແຕ່ວ່າຈາກປີ 2015 ມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າສິເພີ່ມຂຶ້ນເປັນເທົ່າໃດ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ຍັງມີການໃຫ້ສຳປະທານຢູ່ແຂວງອັດຕະປືເດ້ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແຂວງວຽງຈັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເດ້ ມັນສິເທົ່າໃດ ແລະ ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືວ່າ ເທົ່າທີ່ເຮົາໄດ້ລົມກັບ ອ່າ ປະຊາຊົນທີ່ວ່າເອົາດິນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມ າສຳປະທານປູກກ້ວຍນະ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າ ຫຼັງຈາກເບີດລະດູການໄປ ເບີດສັນຍາໄປແລ້ວຫັ້ນນະ ດິນເຂົາເຈົ້າຈະເສຍເລີຍ
ຖືວ່າປູກພືດອື່ນໆໃສ່ອີກບໍ່ໄດ້ເລີຍ ເອີ ກໍປູກໄດ້ ແຕ່ວ່າ ອ່າ ຄຸນນະພາບດິນຈະເສຍ ເນື່ອງຈາກການໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍ ອັນທີສອງແມ່ນ ອ່າ ເວລາທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄປຊັບຊາວດິນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໂຄ່ນຕົ້ນກ້ ວຍອອກ ມັນຕ້ອງເອົາທັງຮາກອອກ ແມ່ນບໍ່ລະ ມັນບໍ່ຄື ຫຼົກຕົ້ນໄມ້ໃດ໋ ມັນບໍ່ຄືຫຼົກດອກໄມ້ ມັນບໍ່ຄືຫຼົກຜັກເດ້ ຕົ້ນກ້ວຍນະ ຕົວນີ້ບໍ່ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທຶນໃຊ້ລົດມາຈົກ ແມ່ນບໍ່ ເຈົ້າ ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ທຶນໃຊ້ລົດມາຈົກມະຫາສ ານ ເອົາໄປເອົາມາກໍບໍ່ໄດ້ຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າຕ້ອງໄດ້ປະດິນຮ້າງແລ້ວກໍເຮື້ອໄປ ອືມ ເອົາແລ້ວຕົວນີ້ນີ້ ອັນ ທາງນັກລົງທຶນຈີນທີ່ເຊົ່າດິນນັ້ນ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ບຸກ ບໍ່ໄດ້ຟື້ນຟູດິນໃຫ້ກ່ອນບໍ ເຈົ້າ ກ່ອນທີ່ວ່າສິເບີດສັນຍ າແບບຊີ້ຫັ້ນນະ ເຮົາຖາມປະຊາຊົນ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າບໍ່ແລ້ວ ຄືເບີດແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍປິ່ນກົ້ນໜີເລີຍນະ ເວົ້າ ເວົ້າແບບພາສາຊາວບ້ານ ເຂົາເຈົ້າກໍວ່າຈັ່ງຊັ້ນ ແບບວ່າເບີດແລ້ວແລ້ວກໍ ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງດິນ ຄັນຢ າກປູກຫຍັງກໍຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງສະພາບດິນເອງ ໝາຍຄວາມວ່າແບບນັ້ນເນາະ ຄືເຂົາເຈົ້າຈ່າຍເງິນໃຫ້ແລ້ວເດ້ ຍົກຕົວຢ່າງວ່າເດືອນ ອ່າ ຂໍອະໄພບັນດາທ່ານ ຍົກຕົວຢ່າງປີໜຶ່ງ 10 ລ້ານ 20 ລ້ານ ຈັ່ງຊີ້ ອ່າ ຫຼັງຈາກ ຄົບກຳນົດ 4 ປີ 5 ປີ ໝາກກ້ວຍເກັບໝົດແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍໜີເລີຍ ບາງກໍລະນີເຂົາເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຈ່າຍຄ່າເຊົ່ານຳກໍມີ ເພາະເຂົາເຈົ້າຂາດທຶນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າກໍໜີເມືອບ້ານເລີຍກໍມີຫັ້ນນະ ເວົ້າເລື່ອງການປູກກ້ວຍ ເນາະ ອັນນີ້ເນາະ ເຈົ້າ ອັນນີ້ເວົ້າເລື່ອງ ເວົ້າເລື່ອງ ອັນ ເລື່ອງຕໍ່ມາກໍແມ່ນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວ ໄດ້ສົ່ງຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຈີນທີ່ວ່າເປັນແກ້ງຄໍເຊັນເຕີເນາະ ເຈົ້າ ຈຳນວນ 164 ຄົນ ໃຫ້ຕຳ ຫຼວດຈີນ ເພື່ອໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ປະເທດຈີນ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງວ່າ ເຈົ້າ ເອີ ເຈົ້າເວົ້າກ່ອນ
ຊຶ່ງວ່າຈຳນວນ 164 ຄົນທີ່ວ່າສົ່ງໂຕໄປຫັ້ນ ກໍຈັບໄດ້ຢູ່ຫຼາຍແຂວງຂອງລາວຫັ້ນລະ ເຈົ້າ ນອກຈາກນີ້ກໍຄືວ່າ ອາທິດທີ່ຜ່ານມາແມ່ນຢູ່ປະເທດພະມ້າເນາະ ແມ່ນລະ ຢູ່ປະເທດພະມ້າ ເຊັ່ນ ອ່າ ກຸ່ມທະຫານວ້າ ກໍໄດ້ຈັ ບກຸ່ມແກ້ງຕົ້ມຕຸ໋ນຊາວຈີນທີ່ເຮັດວຽກ ຕອບແຊັດຕົ້ມຕຸ໋ນເອົາເງິນຄົນທາງອິນເຕີເນັດນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຕອບແຊັດເນາະ ຫຼືວ່າແກ້ງ call center ນີ້ນະ ເຂົາເຈົ້າຈັບໄດ້ 1,200 ຄົນໃດ໋ ອັນນີ້ຢູ່ລັດຊານປະເທດພະມ້າ ໂອ ສະ ເພາະລັດຊານ ແຕ່ວ່າລັດ ອັນ ລັດກະຢິ່ນທີ່ວ່າມີຄົນລາວໄປເຮັດວຽກ ເຈົ້າ ອັນ ໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດ ອືມ ຢູ່ເມືອງມຽວດີເນາະ ລັດກະຢິ່ນກໍມີຄົນລາວຢູ່ໃນຫັ້ນ ກະ ກະຄືວ່າຫຼາຍຄົນຫັ້ນແຫຼະ ອັນຫຼາຍສິບຄົນເນ າະ ແຕ່ວ່າຢູ່ບ່ອນທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດຊື່ກາຊິໂນໂກໄຊຫັ້ນ ສີ່ສິບປາຍຄົນກໍໄດ້ກັບບ້ານແຕ່ສິບສອງຄົນ ເຫຼືອນັ້ນກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກັບ ແຕ່ວ່າລ່າສຸດກໍມີຂ່າວວ່າຊາວແປດຄົນຫັ້ນຖືກບໍລິສັດປ່ອຍໂຕກັບບ້ານແລ້ວ ອືມ ແຕ່ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເປັນເວລາສິບປາຍມື້ແລ້ວກໍຍັງບໍ່ຮູ້ຂ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃສ ເປັນຕາຍຮ້າຍດີແນວໃດກໍຍັງບໍ່ມີໃຜຮູ້ ອືມ ກໍໜ້າສົນໃຈຢູ່ບ່ອນວ່າ ອັນເວລາຈັບກຸ່ມແກ້ງ Call Center ໄດ້ລະ ເພິ່ນກໍສົ່ງກັບ ເມືອປະເທດຈີນ ເນາະ ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ເປັນຄົນລາວຖືກກັກໂຕຢູ່ໃນຄາຊິໂນຫັ້ນນະ ກະຄືວ່າຍັງບໍ່ສາມາດຊ່ວຍອອກມາໄດ້ເນາະ ເຈົ້າ ກໍຄືວ່ານ້ອງໄດ້ລົມກັບຜູ້ປົກຄອງຂອງເດັກນ້ອຍເນາະ ມື້ວານນີ້ກໍ ເພິ່ນກໍວ່າ ທຳອິດກໍດີໃຈເນ າະ ວ່າລູກຊາຍຖືກປ່ອຍອອກມາແລ້ວໃນວັນທີ 27 ເດືອນ 8 ຫັ້ນ ແຕ່ວ່າມາຮອດປັດຈຸບັນນີ້ກະເປັນເວລາສິບປາຍມື້ແລ້ວເດ ກະບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວຄາວຂອງລູກເລີຍວ່າຢູ່ໃສ ຫຼືວ່າເຂົາເຈົ້າຕົວະເອົາໄປຂາຍບ່ອນ ໄ ປຂາຍຕໍ່ບໍລິສັດອື່ນບໍ ກະບໍ່ຮູ້ຫັ້ນນະ ເພາະວ່າໂທຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເນາະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທັງໄທທັງລາວ ເພິ່ນກໍບໍ່ຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ວ່າຊັ້ນ ອືມ ກະຍັງຄົງສືບຕໍ່ທວງທ້າວກັນ ເຈົ້າ ໄປຕະຫຼ ອດ ຄືທີ່ຜ່ານມານີ້ເຮົານຳສະເໜີຂ່າວ ມັນກະມີເຫດການເກີດຂຶ້ນເດ ຄືຢູ່ ອ່າ ຄາຊິໂນ King's Romans ຢູ່ອັນ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວນີ້ ມັນກໍບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນລາວເດ ມັນກະມີຄົນໄທ ຄົນຫວຽດນາມ ຄົນມາເລເຊຍ ຄົນ ອິນເດຍ ຄົນປາກິສຖານ ກໍຖືກຕົວະໄປເຮັດວຽກຕອບແຊັດຢູ່ໃນຄາຊິໂນ King's Romans ຊັ້ນ ລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າກໍມີການທວງທ້າວເອົາກັນ ສືບຫາເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຄົນສັນຊາດເຂົາເຈົ້າອອກມາຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ກະກ່ຽວກັບ ໂຕນີ້ອ້າຍເວົ້າມາກະຂໍເສີມຕໍ່ ເພາະວ່າມື້ວານນີ້ກະໄດ້ສຳພາດທ່ານ Phil Robertson ເນາະ ເປັນຮອງຜູ້ອຳນວຍການອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດເນາະ ປະຈຳອັນເອເຊຍ ເພິ່ນກະໄດ້ເວົ້າເລື່ອງກ່ຽວກັບອັນກາ ນຄ້າມະນຸດນີ້ແຫຼະວ່າ ຢູ່ກາຊິໂນ King Roman ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວກະຍັງມີເນາະ ອາຊະຍາກຳໂຕນີ້ ແລ້ວກະຢູ່ພະມ້າ ຢູ່ ອ່າ ກຳປູເຈຍເນາະ ກະມີ ລະກະຄືອ້າຍວ່າ ລັດຖະບານຂອງແຕ່ລະປະເທດ ທີ່ວ່າມີພົນລ ະເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າຕົກເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຫັ້ນ ຢູ່ຫັ້ນ ລັດຖະບານເຂົາເຈົ້າກະທວງທ້າວຫາພົນລະເມືອງເຂົາເຈົ້າ ກະຖືວ່າໄດ້ກັບປະເທດເນາະ ເປັນຕົ້ນ ສິງກະໂປ ມາເລເຊຍບໍ ຫຼືໄທ ອື່ນໆຫັ້ນນະ ເຈົ້າ ເ ພິ່ນ ປະຊາຊົນຂອງເພິ່ນກະໄດ້ກັບແລ້ວ ອັນນີ້ກະອີງຕາມຄວາມເວົ້າທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ສຳພາດທ່ານ Phil Robertson ເນາະ ມື້ວານນີ້ ອືມ ກະໜ້າສົນໃຈອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍຄືວ່າ ຈັບໄດ້ລະສົ່ງກັບຫັ້ນນະ ຄືອັນ ກຸ່ມ call center ກຸ່ມແກ້ງທີ່ຕົ ຕົວະຕົ້ ມເອົາເງິນຄົນທາງອິນເຕີເນັດນີ້ນະ ຈັບໄດ້ລະກະສົ່ງກັບ ຈັບໄດ້ລະກະສົ່ງກັບ ເຮົານຳສະເໜີຂ່າວມານີ້ກໍຫຼາຍຄັ້ງ ເຈົ້າ
ບັນດາທ່ານກໍຄົງຈະໄດ້ຮັບຟັງຮັບຊົມຂ່າວທາງອິນເຕີເນັດ ໂດຍສະເພາະແກ້ງຊາວຈີນ ທີ່ວ່າຖືກຈັບໄປແລ້ວກໍສົ່ງກັບປະເທດ ໄປດຳເນີນຄະດີ ຕໍ່ມາກໍຄືວ່າເຫັນຈັບອີກ ເອີ ຄືວ່າບໍ່ເໝີດໄປເນາະ ໜ້າສົນໃຈໂ ຕນີ້ ເຈົ້າ ໂຕການ ໂຕການຫົວໂປ້ເນາະ ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນ ຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ ຍັງຈັບບໍ່ໄດ້ເທື່ອ ລອຍນວນຢູ່ ເຈົ້າ ກໍຖືວ່າຍັງສືບຕໍ່ມີ ອັນນີ້ຕາມ ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວຂອງເຮົາ ອືມ ໂອ້ ກໍ ກໍໜ້າເຫັນໃຈພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງ ເນາະ ເຈົ້າ ທີ່ວ່າມີລູກໄປຖືກກັກໂຕຢູ່ເຂດ ອ່າ ຄາຊິໂນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢູ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຢູ່ພະມ້າເອງ ອັນນີ້ກະ ເຈົ້າ ເພາະວ່າມັນບໍ່ຖືກໃຜກໍບໍ່ຮູ້ ລູກໃຜຫຼານໃຜ ເຮົາໃນຖານະເປັນພໍ່ ເປັນແມ່ ເປັນຜູ້ປົກຄອງນີ້ ມັນກະຢາກວ່າແຫຼະ ເຮົາກໍນຳສະເໜີຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວເນາະ ເຈົ້າ ຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວ ແຕ່ຈັ່ງໃດກໍຂໍໃຫ້ເດັກນ້ອຍທີ່ວ່າຕົກເປັນເຫຍື່ອການຄ້າມະນຸດເນາະ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃສກໍຕາມເນາະ ໃຫ້ໄ ດ້ກັບມາກັບຄືນສູ່ຄອບຄົວດ້ວຍຄວາມປອດໄພໂດຍໄວເນາະ ອືມ ກໍ ສອງເລື່ອງ ສອງຫົວຂໍ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັນໄປເນາະ ແລ້ວທ່ານມີຂໍ້ຄິດເຫັນຈັ່ງໃດກະປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆ ໄດ້ເນາະ ຫົວຂໍ້ທີ 1 ພວກເຮົາກໍໄດ້ນຳສະເໜີເລື່ອງ ອ່າ ສວນກ້ວຍ ທີ່ວ່າເຈົ້າຂອງສວນກ້ວຍປ່ອຍນ້ຳທີ່ປົນເປື້ອນສານເຄມີລົງໃສ່ນ້ຳງື່ມ ແລະກໍໂດຍທົ່ວໄປກໍມີ ການໃຊ້ສານເຄມີ 100 ຫາ 140 ຊະນິດຢູ່ໃນສວນກ້ວຍ ເຈົ້າ ແລະກໍເລື່ອງທີສອງກໍແມ່ນກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງລາວເນາະ ສົ່ງໂຕຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຈີນຈຳນວນ 164 ຄົນກັບຄືນໄປດຳເນີນຄະດີຢູ່ປະເທດຈີນ ແລະກໍຍັງມີ ອ່າ ຜູ້ຕ້ອງຫາຊາວຈີນກ່ຽວກັບກາ ນສໍ້ໂກງດ້ານທາງອິນເທີເນັດເນາະ ເປັນແກ້ງ Call Center ຢູ່ພະມ້າກໍຖືກສົ່ງໂຕກັບປະເທດເຊັ່ນກັນ ອ່າ ຈຳນວນ 1,200 ປາຍຄົນ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ເຈົ້າ ເຈົ້າ ແລະກໍຮັບຟັງທາງໃດ ບອກບັນດາທ່ານ ໃຫ້ຮັບຮູ້ແດ່ ເ ຈົ້າ ທ່ານສາມາດຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການເມືອງລາວປະຈຳສັບປະດາ Podcast ຂອງພວກເຮົາໄດ້ທີ່ Apple Google Podcast ແລະກໍ Spotify ໄດ້ເນາະ ແລະກໍທ່ານສາມາດຮັບຟັງຮັບຊົມວິດີໂອລາຍການຂອງພວກເຮົາທາງ Facebook ແລະກໍ YouTube ໄດ້ ສ ຳລັບມື້ນີ້ ພວກເຮົາສອງຄົນລາໄປກ່ອນ